ພາຍຸລົມແຮງສັງຫານຄົນ Melbourne 3 ລາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຈະລາອອກລາຊະການຍ້ອນສຸຂະພາບ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ແຕ່ກໍຍັງມີຕາຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຂ່າວທົ່ວໄປ ພາຍຸລົມແຮງເພພັງ ແລະ ສັງຫາ ນຊີວິດຄົນຂອງຂົງແຂວງ Melbourne ໃນມື້ຊືນນີ້ ເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກກົກໄມ້ລົ້ມທັບຕາຍ ຄືໄປຕາຍຢູ່ໂຮງພະຍາບານ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຄຸ້ມ Blackburn South ຂອງນະຄອນ Melbourne ແລະ ອີກສອງຄົນນັ້ນກໍສູນເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ຄຸ້ມ Belgrave ແລະ Fernshaw ລົມ ແຮງນັ້ນດັບມອດໄຟຟ້າ ແລະ ກິດຈະການສຸກເສີນສຸດຊ່ວຍບ້ານເຮືອນຕ່າງໆບໍ່ຫຼຸດຫຼາຍພັນຫຼັງຄາ ທ່ານ Daniel Andrew ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ Victoria ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພຕ່າງໆທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ່າງໆຈາກພາຍຸດັ່ງກ່າວນັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ ທັງກໍຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຮອດໄປເຖິງຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ສູນເສຍຊີວິດນັ້ນດ້ວຍ ທ່ານ ຊິງໂຊ ອາເບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຈະລາອອກລາຊະການ ຍ້ ອນອາການອັນຊຳເຮື້ອຂອງທ່ານເອງ ບໍ່ຮູ້ວ່າດຽວນີ້ທ່ານຢູ່ໃສ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານເຂົ້າໂຮງພະຍາບານເຖິງສອງຄັ້ງໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານກ່ອນນີ້ ມີການເຊື່ອຖືວ່າທ່ານຈະລາອອກລາຊະການໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອເ ປັນການຫຼີກລ່ຽງການຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານມີບັນຫາ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານກ່ອນໆນີ້ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ຍັງຢູ່ໃນຫຼັກຮ້ອຍ ແລະ ທີ່ຕາຍນັ້ນກໍຍັງຢູ່ໃນຫຼັກສິບຢູ່ ເຖິງມື້ຊືນນີ້ແມ່ນຕາຍໄປແລ້ ວເຖິງ 496 ຄົນ ທ່ານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າແນວໂນ້ມທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງນັ້ນຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຕຳຫຼວດລັດ Victoria ໃສ່ຄະດີຊາຍຂອງຄຸ້ມ Windsor ຂອງນະຄອນ Melbourne ຄົນໜຶ່ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ Lockdown ໃນ Melbourne ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຄືຈະປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດເກນໂຄວິດ-19 ຜູ້ກ່ຽວມີອາຍຸ 76 ປີ ແລະ ຈະໄດ້ຂຶ້ນສານໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ແລະ ຕຳຫຼວດລັດ Victoria ກໍວາງຄະດີໃສ່ບຸກ ຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຈັດການປະທ້ວງນັ້ນຂຶ້ນ ລັດ Tasmania ຕໍ່ຍາວອອກອີກສອງເດືອນມາດຕະການສຸກເສີນ Tasmania ນີ້ແປວ່າລັດ Tasmania ມີມາດຕະການສຸກເສີນຈົນຮອດເດືອນຕຸລາປີນີ້ 2020 Tasmania ບັດນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ ອຍ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Tasmania ຕ້ອງການເວລາເພື່ອຈະລື້ມເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນ ດັ່ງໃນລັດ Victoria ທ່ານ Gutwein ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Tasmania ເວົ້າວ່າ ມາດຕະການສຸກເສີນຂອງ Tasmania ຈະຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ ງໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາປີນີ້ ເດີມໆແລ້ວມາດຕະການສຸກເສີນໃນລັດ Tasmania ນັ້ນຄວນສຸດສິ້ນລົງໃນເດືອນນີ້ເອງ Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍ ຄືເຖິງຂ່າວມື້ຊືນນີ້ມີເປັນພຽງແຕ່ສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນໃໝ່ໆ ແຕ່ລັດຖະບ ານ Queensland ຟ້າວຟັ່ງຮັດແໜ້ນກົດເກນການເຕົ້າໂຮມກັນໃນລັດ Queensland ແລ້ວ ກໍລະນີທີ່ເປັນໃໝ່ນັ້ນແມ່ນເປັນຢູ່ທີ່ Gold Coast ລັດຖະບານ Queensland ລົບລ້າງລາຍການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ Queensland ແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດ ສະຕຣາລີ ໂຕ້ຕອບການທີ່ຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜາບາງຄົນ ນາບຂູ່ວ່າຈະບໍ່ຮັບເອົາການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Scott Morrison ເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ເວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະໃຫ້ສັກຢາ ວັກຊີນໃຫ້ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບລະບົບການ ການສ້າງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານເຄົາລົບນັບຖືຄວາມເຫັນຂອງຄຸນພໍ່ບາງຄົນ ແຕ່ທ່ານສະເໜີໃຫ້ທຸກໆຄົນ ຈົ່ງຮັບເອົາການ ສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Alan Tudge ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະມົນຕີນານາວັດທະນະທຳອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງຕໍ່ສູ້ການພະຍາຍາມລົບກວນຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນດ້ານສັງຄົມຂອງປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຊັ່ນ ຕໍ່ຕ້ານການແຊກແຊງອົດສະເຕຣເລຍໂດຍຕ່າງປະເທດ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ວົງການສື່ຂ່າວໃນກຸງແຄນເບີຣາວ່າ ການແຊກແຊງອົດສະເຕຣເລຍມີຢ່າງມາກມາຍເປັນປະຫວັດກາ ນ ແລະ ມັນກໍສ້າງຄວາມສ່ຽງໃສ່ນານາວັດທະນະທຳອົດສະເຕຣເລຍນຳດ້ວຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກະທັ່ງທີ່ອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ສົມບູນ 100 ເປີເຊັນກໍຕາມ ແຕ່ອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມແຂງກ້າ ຍ້ອນນານາສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄົນອົດສະເຕຣເລຍເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຖືກສຸກເສີນອອກຈາກກຸງເບຣຸດຂອງປະເທດເລບານອນ ຍ້ອນສະຖານະການ ສະຖານະພາບສຸກເສີນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຄືກຸງເບຣຸດ ຂີ້ເຈຍຢ່າງມາກມາຍແຕກລະເບີດຂຶ້ນໃນທ່າກຳປັ່ນເບຣຸດ ປະເທດເລບານອນ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານກ່ອນນີ້ ເພພັງເສຍຫາຍເບຣຸດຮອບດ້ານຮອບແນວ ຄົນໃນຕ່າງປະເທດຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້ າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ພຽງແຕ່ 4,000 ຄົນຕໍ່ສັບປະດາເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຄົນອົດສະເຕຣລຽນຈາກກຸງເບຣຸດ ທີ່ກັບມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນກົດເກນ 4,000 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນຖືກຊົດຊ່ວຍຢູ່ໃນຕ່າ ງປະເທດ ມີການກະຕວງວ່າ ໃນປະເທດເລບານອນມີຄົນອົດສະເຕຣລຽນປະມານ 5,000 ຄົນ